ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຄຳເຫຼັກ ທອງວິໄລ ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນເສົາທີ 10 ກໍລະກະດາ 2021 ໃນພາກລາຍການພາສາລາວໃນມື້ນີ້ ຈາກສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີຍາ ຂໍນ ຳເອົາຂ່າວຄາວທີ່ເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈ ສາລະຄະດີ ການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ນອກນັ້ນກໍໃຄ່ຂໍນຳເອົາເລື່ອງປະກາດການຕຽມພ້ອມສະເໝີຂອງລັດ New South Wales ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ການສຳພາດລັອກດາວໃນລັດ New South Wales ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນລາວ ການມາຢູ່ໃນປະເທດ Australia ຢ່າງຖາວອນຜ່ານທຸລະກິດການຄ້າ ແລະ ການໝູນເງິນໝູນຄຳ ອົບພະຍົກ ແລະ ຄົນ migrant ໃນປະເທດ Australia ເປັນສ່ວນ ໃຫຍ່ຍັງຂາດເຂີນການຈະໄດ້ສັກຍູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ພົບພໍ້ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກຕ່າງປະເທດຢູ່ຕະຫຼອດມາ ປະເທດໄທປຶກສາຫາລືກັນກັບຕ່າງປະເທ ດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຢາເສບຕິດ ແລະ ປະເທດໄທຕຽມສ້າງສະຖານີຂົນສົ່ງກູດັງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ໃນພາກເໜືອສ່ຽງຕາເວັນອອກຂອງແຜ່ນດິນໄທ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງນຳດ້ວຍ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາ ກລາຍການມື້ນີ້ New South Wales ທະວີການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ຍ້ອນມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນໃນເວລານີ້ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ເຈລະຈາກັນກັບທາງການສະຫະລັດອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການສັກຢາດັ່ງກ່າວເປັນເຂັມ ທີສາມ ກະຕຸກກະຕຸ້ນພູມຕ້ານທານໂຄວິດ-19 Djokovic ມືດີມືເດັ່ນເທນນິດນ້ຳເບີໜຶ່ງໃນຂັ້ນໂລກ ໄດ້ເຂົ້າຮອບ final ຂອງການຕີເທນນິດ Wimbledon ແລ້ວ ເມື່ອທີ່ Barty ຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວຈະຊີງເອົາຖ້ວຍຊະນະເລີດ Wimbledon ເພດຍິງໃນຄືນນີ້ ຂ່ າວທົ່ວໄປໃນມື້ນີ້ New South Wales ຈະໂຜ່ອອກຈາກລັອກດາວ ແຕ່ແລ້ວ New South Wales ເລີຍລັອກດາວຢ່າງເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນຕື່ມອີກຊ້ຳ ຍ້ອນມີການຕິດແປດກັນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນໃນ Greater Sydney ຫຼາຍ ຄົນທັງຫຼາຍໃນຂົງເຂດອອກບ້ານອອກ ທີ່ໄດ້ພາຍໃນ 10 ຫຼັກກິໂລແມັດວົງກົມຈາກບ້ານເຮືອນ ການອອກກຳລັງກາຍເປັນຄະນະເປັນຈຸເປັນໝວດ ແມ່ນຖືກຕັດລົງຈາກ 10 ຄົນ ມາເປັນພຽງແຕ່ 2 ຄົນ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ດຽວຈາກຄອບຄົວເຮືອນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ ສາມ າດໄປຊື້ສິ່ງຈຳເປັນຕ່າງໆ ເຖິງວັນສຸກແລ້ວນີ້ມີ 44 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍທີ່ຊຸມຊົນມີຄົນ 28 ຄົນເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃນເມື່ອທີ່ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະຕິດແປດກັນໄດ້ໃສ່ຄົນອື່ນໄດ້ ເບເຣຈິນສະກລຽນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ New South Wales ເວົ້າວ່າ ຈົນກວ່າຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ນັ້ນຈະປ່ຽນແປງມາກມາຍ ລັອກດາວນັ້ນຄົງບໍ່ສຸດສິ້ນລົງໃນຄືນວັນສຸກທີ 16 ກໍລະກະດາ 2021 ທາງການສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆຂອງລັດ New South Wales ຄາ ດຄະເນວ່າແນວໂນ້ມຂອງຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດ New South Wales ຈະທະວີຂຶ້ນໃນຄັ້ງໜ້ານີ້ ກິດຈະການການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນໄມແກຣນໃນພາກໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນຕົກຂອງ Sydney ເວົ້າວ່າ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຖືກ ຈູ່ໂຈມໃສ່ຢ່າງບໍ່ເປັນທຳ ສຳລັບການບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 Southwest Sydney ຖືກທາງການສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ບົ່ງວ່າ

ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກລັດ Victoria ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນ Victoria ຈົ່ງຢ່າເດີນທາງໄປຍັງລັດ New South Wales New South Wales ກຳລັງມີໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາອາລະວາດຢູ່ ກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລັດ Victoria ຖືກຜ່ອ ນຄາຍລົງແລ້ວ ຍ້ອນບໍ່ມີໃຜເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດ Victoria ມາແລ້ວ 9 ມື້ຕິດໆຕໍ່ໆກັນ ສຳລັບການໃຫ້ອະນຸຍາດຂອງລັດ Victoria ເພື່ອເດີນທາງ ແມ່ນວ່າ Greater Sydney ຍັງເປັນເຂດແດນອັນຮ້ອນວົນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຢູ່ ອີກດ້ານໜຶ່ງ ຄົນຂອ ງບາງສ່ວນຂອງ Queensland, Northern Territory ແລະ Perth ຈະສາມາດເຂົ້າມາຍັງລັດ Victoria ໄດ້ໃນວັນອາທິດທີ 10 ກໍລະກະດາ ແຕ່ 11 ໂມງ 59 ນາທີເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖືກກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ຫຼື ຈຳຕ້ອງຖືກຄວາຣັນທີນ

ບໍລິສັດຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ກຳລັງພິຈາລະນາເບິ່ງການຈະໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິກາສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີ 3 ແຕ່ທາງການສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆເວົ້າວ່າ ວັກຊີນເຂັມທີ 3 ຄືບູສເຕີນັ້ນຍັງບໍ່ ມີຄວາມຕຽມພ້ອມເທື່ອ ບໍລິສັດ Pfizer ເວົ້າວ່າ ການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນອີກເຂັມໜຶ່ງສາມາດກະຕຸກກະຕຸ້ນພູມຕ້ານທານຢ່າງມາກມາຍ ແລະ ອາດຈະຊ່ວຍການປ້ອງກັນການຕິດແປດກັນຂອງໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດ ລຕາໄດ້

ເດັກໆໃນຢາເມນທີ່ເຖິງຂັ້ນເຂົ້າໂຮງງາມໂຮງຮຽນເຖິງ 2 ລ້ານຄົນ ບັດນີ້ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ນີ້ແມ່ນທະວີຂຶ້ນສອງເທົ່າຕໍ່ແຕ່ມີເສິກສົງຄາມເກີດຂຶ້ນໃນຢາເມນ ແລະ ອີກ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງນາຍຄູບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ ດາວເງິນເດືອນມາແລ້ວ 4 ປີ Philippe Duamelle ຜູ້ຕາງໜ້າ UNICEF ໃນປະເທດຢາເມນຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS News ວ່າ When they are at school, they are not hanging on the streets,

ຈະຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມື ແລະ ກະທຳພຶດຕິການຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານອາຊະຍາກຳດ້ານໄຊເບີຈາກປະເທດຣັດເຊຍ ການຮຽກຄ່າໄຖ່ໂດຍການຈູ່ໂຈມຕີໃນດ້ານໄຊເບີຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີສາຍພົວພັນໄປຮ ອດໄປເຖິງຄະນະທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດຣັດເຊຍ ເຫດການນີ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້

ການເວົ້າວ່າຂອງປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ນັ້ນ ມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງບໍ່ຮອດເດືອນໜຶ່ງທີ່ປູຕິນ ແລະ Joe Biden ພົບປະປະຊຸມກັນຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເຈເນວາ ທີ່ Joe Biden ບອກເຕືອນກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານ cyber attack ທີ່ມີມາຈາກໃນປະເທດຣັດເຊຍ ປະເທດອັ ງກິດ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະພັນທະມິດອື່ນໆ ເວົ້າວ່າພວກເພິ່ນຫ່ວງໃຍວ່າຫຼາຍຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍຕ່າງໆຂອງຮົງກົງ ທີ່ຈະສາມາດຖືກນຳມາໃຊ້ເພື່ອກົດເສລີພາບໃນດ້ານຂ່າວສ ານຕ່າງໆຂອງຮົງກົງ ໂດຍຂໍ້ຄວາມອັນໜຶ່ງຂອງອັງກິດ ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສະພັນທະມິດເສລີພາບຂ່າວສານ ເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນຫ່ວງໃຍກັບການທີ່ມີກົດໝາຍໃໝ່ໃນຮົງກົງ ສາມາດລົບລ້າງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າ ງຂອງການໄຈ້ເບິ່ງ ແລະ ຕິຕຽນໂດຍຂ່າວສານທີ່ຈະກະທຳໃສ່ພຶດຕິການຂອງລັດຖະບານຮົງກົງ ສະພັນທະມິດດັ່ງກ່າວນັ້ນປະກອບດ້ວຍ 21 ປະເທດສາກົນນານາຊາດ ລວມດ້ວຍປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ນິວຊີແລນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະຫະພັນຢູໂຣບ ໃໝ່ພໍແລ້ວ ຄືວ່າ New South Wales ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນອີກ 26 ຄົນ ແລະ 11 ຄົນຖືກແຍກໂຕແລ້ວ ຍ້ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕິດແປດໂຄວິດ-19 ໃສ່ຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ດ້ວຍເຫ ດນີ້ແປວ່າ New South Wales ເປັນໂຄວິດ-19 ທັງໝົດ 37 ລາຍ ແບຣີຊິນສະຄລຽນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດ New South Wales ເນັ້ນວ່າຢ່າໄດ້ລະເມີດການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ແລະ ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍ ຢ່າໄດ້ຂີ້ຕົວະກ່ຽວກັບ contact tracers ກິລາ ໂຈໂກ ວິກ ມືເດັ່ນມືດີນຳເບີໜຶ່ງ ດ້ານຕີເທັນນິສຂັ້ນໂລກ ໄດ້ເຂົ້າຮອບໄຟນອລຂອງການແຂ່ງຂັນຕີເທັນນິສຊິງຖ້ວຍຊະນະເລີດ Wimbledon ແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ພັງ ຊາໂປວາລອຟ ຈາກປະເທດການາດາໄດ້ສຳເລັດ 7-7 6-3 5-7 7-5 ໂຈໂກ ວິກ ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນນັ້ນ ໃນການແຂ່ງຂັນກັນຂັ້ນຮອບເຊມິໄຟນອລ ໂດຍເວົ້າວ່າຕົນຄາດຄະເນວ່າຈະເຫັນຜົນສຳເລັດຫຼາຍຕື່ມໃນອະນາຄົດຈາກ ຊາໂປວາລອຟ ທີ່ມີອາຍຸ 22 ປີ ບັດນີ້ ໂຈໂກວິ ກ ຈາກປະເທດເຊີເບຍ ຈະໄດ້ຕໍ່ສູ້ຊິງຖ້ວຍຊະນະເລີດ Wimbledon ກັບ ເບເຣັດຕີນີ ຈາກປະເທດອີຕາລີ ນອກນັ້ນ Ash Barty ມືດີມືເດັ່ນເທັນນິສຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈະໄດ້ສູ້ກັນກັບ Pliskova ໃນຂັ້ນໄຟນອລ Wimbledon ໃນຄືນນີ້ 11 ໂມງຄ່ ຳ ຂອງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຜູ້ກ່ຽວອາດຄວ້າເອົາຖ້ວຍຊະນະເລີດນັ້ນມາຄອງໄດ້ ທີ່ຈະເປັນຄັ້ງແລກໆ ສຳລັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ ປະມານ 1 ໂດລາອົດ ສະຕຣາເລຍ ເທົ່າກັນກັບ 75 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.63 ຢູໂຣ 4.85 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,215.50 ດົງຫວຽດນາມ 3,039.66 ຫຼຽນຂະເໝນ 24.33 ບາດໄທ 7,081.59 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ດິນຟ້າອາກາດ ແມລເບີນ ແຄນເບີຣາ ບຣິສເບນ ແລະ ອາດີເລ ດ ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 3 15 1 13 10 21 ແລະ 10 17 ຕາມລະດັບ ຊິດນີ ຈະຕົກຝົນ Shower 11 17 Northern Territory ຈະແດດ 20 34 ເພີດ ແລະ ໂຮບາດ